في، لام ڪاف، ان ۾ حرڪت جي معنيٰ ورتل آهي، چر پرڻ، گردش ۽ ڦرڻ، فلڪن، ٻيڙيء کي چئبو آهي. فلڪ، آسمان، مدار کي ٿو چئجي. ڳالهه آهي تحقيقي فلڪ جي ڪرڻي، فلڪة المغزل، مغزل، سٽ کي چئبو آهي. سٽ جي سرائي جيڪا سٽ ۾. سٽ کي اٽڪايو به ڦيرو ڏبو آهي، ايٽ کي ڦيرائبو، ان جو ڌاڳو اچي پوندو آهي مغزل جي مٿان، آلو غزل جو مغزل آلو غزل جو صيغو اهو آلي جو آهي، پوء جو سائين چرخ کي ڦيراء ته اهو ان جو وڏو دور آهي، هن جو اتي جو اتي جهٽ ڦرندي وڃي سگهي، پوء ڌاڳو ان جي منهن ۾ اٽڪائبو آهي، پوء جو انهي کي ڇڪبو ته ڌاڳو ٺهندو ويندو وٽ کائيندو ويندو وري ان تي ڦورو چاڙهبو آهي، اهڙي طرح سان ڌاڳو ٺاهيندو. هاڻي مغزل چئبو آهي انهي سرائي جي ڦرڪي کي.

اهي سماوات ٿي ويا مٿي تمام تنهنڪري انهن انهيء وجود کي جيڪو وڃي حد ٿو ڪري دنيا جي انهيء کي سماء ٿو چئجي جو تمام بلند آهي ۽ آسمان به ٿيو ۽ الله تعالا فرمائي ٿو ته انهيء بلنديء کي اسان ڇت بڻايو آهي تنهنجي مٿان ڇت به ٿي وئي باقي رهيا ستارا هاڻي اهي ستارا ان جي لاء اچي ٿو ڪل في فلڪ يسبحون هر هڪ پنهنجي مدار ۾ پيو ٿو گردش کائي ڪري

ايڏيء ايڏي فاصلي سان، جيڏو فاصلو هن زمين ۽ آسمان جي وچ تي آهي. وري انهيء آسمان جي ٿولهه ۽ ٿولهه کان پوء وري آسمان، وري فضا، فضا، ان کان بعد آسمان، وري ٿولهه، وري ايتري فضا، وري آسمان، وري ان جي ٿولهه، وري ايتري فضا، وري آسمان، وري ٿولهه، ست آسمان، سبع سماوات طباقا، طبقا طبقا هن کي ٻڌو.

ته سج مرڪزي حيثيت ٿو رکي ۽ سڀ ستارا ان جي مٿان ڦرن ٿا بطليموس جو چوڻ آهي ته زمين مرڪزي حيثيت ٿي رکي ساري ڪائنات ان تي ڦري ٿي فيثاغورث جي مسلڪ ۾ آسمان ڪونهي فيثاغورث جي مسلڪ ۾ آسمان ڪونهي. آسمان جو نالو اسلام وٺي ٿو، تنهنڪري فيثاغورث جو مذهب اسلام سان ظاهر ظهور ٽڪر ۾ ٿئي. مسلمانن انهي فيثاغورث جي مذهب کي ڇڏڻ ۾ اهو وجهه ورتو. پنهنجي خيال ۾ هنن انهي معاملي ۾ حق بجانب رهڻ جي ڪوشش ڪئي. جيڪو آسمان کي نٿو مڃي، اسان وٽ قرآن ۾ آسمان هڪ نه پر ست.

جڏهن ست ستارا بطليموس چوي ٿو ۽ اسلام به ست آسمان چوي ٿو ته هر هڪ ستاري کي پنهنجو پنهنجو مدار به ٿي پيو ڪل في فلڪ يسبحون به ٿي پيو تنهن ڪري اهي انهن ۾ ٿا ڦرن ست آسمان ست ستارا هاڻي سائين اهو مسلڪ هليو ان تي ڪتاب لکجي ويا شرح چغميني لکيو سبع شداد لکيو سبع شداد حسين طباطبا لکي آ پوء ته پراڻو ڪتاب آ

پر بطليموس جو مسلڪ مسلمانن جي ستن آسمانن سان به برابر ٿي ويو. ست ستارا، ست آسمان ته کڻي اهو مذهب چنبڙائي اسلام ۾ وجهي ترجمو ڪري تصريح، شرح چغميني، سبع شداد اهي سڀ اسلامي فلسفي جا ڪتاب ٿي ويا. هاڻي جيڪو سائين انهن ڪتابن جو انڪار ڪري ته اسلام جو انڪار اها وري پوء اچي ڪنڌ ۾ پئي بلا. اها جيڪا سائنس هئي ۽ اها توجيه هئي، اها ايڏي پڪي ٿي وئي، مسئلو ٿي ويو ڏاڍو ڏکيو. حالانڪه انهن ٻنهي نظرين ۾ ڪو فرق ڪونه ٿو اچي. جي سج بيٺو رهي ته به نظام ساڳو جي زمين بيٺي رهي ۽ سج ٻيو سڀ ڦرن ته به ڇو ته واقعو آهي نه هڪڙو ته

جو ڏٺو ته ٻنهي هي سج پنهنجي انهيء عيال سميت اهو سڄو سڄو جيڪو نظام شمسي آهي، ست ستارا، اهي به سج تي ٿا ڦرن ۽ زمين به سج تي ٿي ڦري ۽ صاحب چنڊ به وري زمين تي ٿو ڦري. اهو هينئر وري پوء پنهنجي دوربينين سان، حسابن سان، حرڪتن سان ڄاڻي هڪڙو ٻيو فڪر کڻي تيار ڪيو. واقعو ڪيئن به هجي، ان ڳالهه کي اسان ڇڏيون ٿا ته واقعو ڪيئن به هجي،

هن آسمانن جا پڙ ڌڙ ٻيا ٽيا سڄا ان ٺاهيا آهن گهڻا اهو توهان جڏهن پڙهندو تصريح کي شرح چغميني کي ته اهو فلسفو توهان کي نظر ايندو هوڏو وري هو ٻيو آهي ڏٺو ته هي آسم هي سج پنهنجي سڄي عيال ۽ ايڏي فاصلن سميت جيڪي چوڌاري ڦرنس ٿا اهو وري پنهنجي ان ٽپڙن کي کڻي وري پوري پوري عيال سميت ٻي وڏي سج تي ٿو ڦري جو اهو دورو الائي ڪيتري وقت ۾ اهو سج پورو ٿو ڪري. وري سائين اهو سج ههڙن ڪيترن سجن کي، اهي سج پنهنجي ڪيترن اهڙن عيالن کي کڻي وري اڃا ٻئي تي ٿا ڦرن. ٽن سجن تائين پهتا آهن. اڄوڪا فلاسفر پنهنجي انهي دوربيني جي ذريعي ٽن سجن تي پهتا آهن.

اهو آهي ڪم قرآن پاڪ جو. انساني عقل کي ارتقا قرآن ڏيندو آهي. عقل ڀلي ڊوڙي، محنتون ڪري، ڪٿان جو ڪٿي پهچي، پر جاتي جو عقل هلي حد ڪندو، هاڻي قرآن اتان مٿي کڻڻ نه سکندو. عقل هلي چوندو ته آخر ڪا نه ڪا انتها هوندي. ڪي نه ڪي سج ستارا چنڊ آخر هلي هڪ ٻئي جي مٿان ڦري گهري کٽي پيئندا نه. هاڻ قرآن ٿو چئي ته انهن جي مٿان آسمان آهي. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح اهو دنيا جو آسمان آهي جنهن ۾ سڄو فضا پيل آهي دنيا جي آسمان کي اسان سينگاريو آهي ته هڪ سج چئو تيرهن سج چئو وري ٻئي جي مٿان وري ايڏا وڏا ڪيئي هزار سج چئو اڃا ٽئين جي مٿان پر اڃا آسمان انهن سجن جي مٿان آهي جاتي توهان جي عقل هلي فيصلو ڪيو ته سائين هاڻي سج پورا ٿيا الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اڃا آسمان انهن جي مٿان ڪفر جو سوال ئي ڪونهي. باقي وڌ ۾ وڌ ڪفر جي ڳالهه هيئن نظر آئي ته وري چنڊ پهرين آسمان ۾ زهرو ٻئي آسمان ۾ مريخ ٽئين آسمان ۾ مشتري ٽئين آسمان ۾ شمس چوٿين آسمان ۾ مريخ پنجين آسمان ۾ اها جيڪا تجويز ۽ ترتيب اها رکيل آهي اها تجويز ۽ ترتيب ته ٽٽي پئي اها بطليموس جي مذهب جي پوء مسلمانن کڻي فلاسفرن ان کي تجويز ڏني، تقسيم ڪيو. قرآن ۾ اها ڳالهه ڪانهي. سبع سماوات قرآن ۾ اچي چڪي آهي. سو سبع سماوات جڏهن هيء ڪائنات هنن جي خيال ۽ هنن جي گمان ۽ هنن جي وهم کان جڏهن صفا مٿي وڃي بيهندي، پوء سائين آسمان ان جي مٿان ڦيرايو. اهو وري ايڏو ٿلهو ڪيو. وري وچ ۾ ايڏي وٿي ڪيو. وري پوء آسمان ڦيرايو، وري وٿي ڪريو، وري آسمان ڦيرايو، ائين ڪندي ڪندي جهڙي به حد تي وڃي پهچو، پوء الله تعاليٰ جو مٿان عرش آ، ڪرسي آ، پوء الله جو عرش آ، الرحمان علي العرش استوي. بس ايترو ئي ٿيو. انهي ۾ رڳو ايتري شيء ٿي ته بطليموس جو مذهب ٽٽو ۽ بطليموس جي مذهب تي جيڪي مسلمانن ڪتاب ٺاهيا اهي ٽٽي پيا. ايترو ٿيو. انهيء ڳالهه جي مٿان

پاڻ اڃا عظيم ٿو نظر اچي، ڇو ته ايڏي وڏي فضا ٿي وئي، جنهن تي عقل هلندي هلندي ختم ٿي ويو، معراج جو مسئلو عقل کان ڌري مٿي آهي. سبحان الذي اسرا بعبده سبحان جي لفظ سان الله تعاليٰ عقل کي بند ٿو ڪري تنهنجي ڳالهه نٿي پهچي تنهن ڪري الله تعاليٰ پاڪ آهي اعتراض نه ڪر اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام اهو هڪڙو مان توهان جي آڏو ذهن جي ڪشادگيء لاء بيان ڪيو، نه اسان جو بطليموس سان واسطو آهي نه فيثاغورث سان. اسان جو واسطو قرآن سان آهي. پر قرآن پاڪ کي ڪنهن سائنس تي تاويل ڪرڻ ۽ ڪنهن مذهب جي مٿان منطبق ڪرڻ قرآن کي محدود ڪرڻ قرآن لامحدود لما لا ڪفر اسلام جو سوال ڪونهي

افإن مت جيڪڏهن تون هاڻي وفات ڪرين فهم الخالدون پوء هميشه رهندا؟ هنن جو مطلب اهو هيو ته نبي جڏهن وفات ڪري ويندو ته پوء مڙي ڪجهه اسانکي آزادي آساني ٿي پوندي ڪافر حضور انور صلي الله عليه وسلم جون ڳالهيون ٻڌي ايتري قدر پريشان ٿي پيا جو چون پيا ته هاڻي هن مان اسانجي درد سري مان جان تڏهن ڇٽندي

فقر ۾ آسودگي ۾، ان مختلف حالات ۾ توهان رب تبارڪ وتعاليٰ سان ڪيتري وفاداري ٿا ڪريو؟ هتي سچي ۽ ڪوڙي کي ظاهر ڪرڻو آ، سختيء تي صبر وارو ڪير آ؟ نعمتن تي شڪر وارو ڪير آ؟ والينا ترجعون توهان کي توهان کي اسان ڏي موٽائي ويندو. واذا راڪ الذين ڪفروا ڪافر جڏهن توکي ڏسندا آهن ان يتخذونڪ الا هزوا. دنيا ۾ دين جي ڪم تي جيڪو به استهزاء ٿئي يا حقارت ٿئي الله تبارڪ وتعاليٰ سڀ ختم ڪري ٿو ڇڏي. ڪنهن کي دل ۾ اها ڳالهه ناهي رکڻي. الله فرمائي ٿو ڪافر توکي ڏسي مسخري ٿا ڪن. اهاذا الذي يذڪر الهتڪم هي آهي اهو جيڪو توهان جي الهن جو نالو ٿو وٺي. قرآن جي لفظن کان وڌيڪ هن مضمون کي اڃا گهڻن طريقن سان سينگاري سگهجي ٿو ۽ اهميت ڏياري سگهجي ٿي پر دل نٿي گهري ته ڪو اهي اکر پنهنجي طرفان ڳالهايان ته انهن جو اهو اکر ڳالهايو ته نيت هنن جي ڇا هئي ۽ اهڙي موقعي تي ڇا ڇا ڳالهائبو آهي بس قرآن جي ذڪر وهم بذڪر الرحمان هم ڪافرون رحمان جي نالي تي هو ڪفر ڪندڙ آهن الله تعاليٰ جو نالو انهن کي ڪونه ٿو وڻي اهي ماڻهو پيغمبر عليه السلام جي مسخري ٿا ڪن ان تي کلن ٿا، استهزاء، حقارت ٿا ڪن پيا ۽ چون ٿا، هي آهي اهو جيڪو توهان جي الهن کي چوندو آهي ته اهي ڪوڙا آهن، گهٽ وڌ هن کان نفرت اچي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انهن کي ان ڳالهه تي شرم اچڻ گهرجي، سمجهن ئي ڪونه ٿا. حقيقي معبود جي ذڪر تي هنن کي مونجهه ٿي ٿئي، رحمان جي نالي تي هنن کي چڙ ٿي اچي، ان جي قدرت ۽ ڪارسازيء کي اهي نٿا تسليم ڪن. شرم جهڙي ڳالهه ته انهن جي ڀلي آ. مسخري ته هنن جي مٿان خود ڪرڻ گهرجي ته پاڳلؤ توهان ايڏي مالڪ قوت ڪارساز کي جيڪو رحمان آ رب انهي کي نه باقي توهان بتن پٿرن جي مٿان اعتماد رکي نبي جي حقارت ٿا ڪريو. باطل وارو ماڻهو حق واري جي مقابلي ۾ جيڪڏهن اهڙيون حرڪتون ڪري ته حق واري کي انهي باري ۾ مايوس ٿيڻو ناهي. اها ڳالهه نبي سان جڏهن ٿي آ ته ٻيو ڪير آ؟ خلق الانسان من عجل، انسان بنايل آهي، بڻيو آهي انسان جلديء سان، جلديء جو معنيٰ، مطلب ته انسان کي هميشه طبيعت ۾ اها ڳالهه رکيل آهي ته مان هر ڳالهه جي لاء ڪو جلدي تڪڙو فيصلو وٺان، سو اهو تڪڙو فيصلو جيڪو انسان کي پنهنجي لاء ڪرائڻو آهي سو.

ڪن ماڻهن جو کڻي خيال ٿيندو هجي ته جيڪر انهن بي حيائن ماڻهن تي، هيترن گستاخن تي ۽ نبيء جي سامهون غلط طريقي سان اچڻ وارن تي ڪو فوري جيڪر عذاب اچي وڃي ها ته جيڪر ڪافرن کي ئي پاڻ کي سزا لڳي وڃي ها اهڙي سخت يا بطور استهزاء جي خود ڪافر ئي شور پيا مچائين ته ڀلا سائين اسان هيتريون مسخريون، ٽوڪون، حرڪتون توهان جي نبيء تي ڪريون ٿا،

اهڙي طرح الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته انسان بڻيل آهي جلدي کان معنيٰ جلدي کان مطلب اهو آهي ته ان جي طبيعت ۾ جلدي پيل آهي سأريڪم آياتي اسان پنهنجون آيات نشانيون توهان کي ڏيکارينداسين فلا تستعجلون پوء توهان تڪڙ نه ڪيو عنقريب الله تعاليٰ جي قهر ۽ انتقام جون علامتون اچي ظاهر ٿينديون پوء ڪنهن قوم جي لاء ڪهڙيون اينديون هن، ڪنهن قوم جي لاء ڪهڙيون؟ ان قهر ۽ انتقام کي ماڻهو ڪو سمجهي يا نه به ڪو سمجهي سگهي، اهو خاص مسئلو آهي. پوء جيڪي زور غافل ٿي ويندا آهن، سي ته پوء انهي ڳالهه کي سمجهندا به ڪونهن، عادت جي مٿان ان کي حمل ڪندا آهن، ڪڏهن طوفان، ڪڏهن سياسي حرڪتون، ڪڏهن غلطيون، ڪڏهن ڪهڙي قسم جون ڳالهيون، پوء انهي تي حمل ڪري ڦٽي ڪندا آهن. حالانڪ آهن اهي الله جي طرفان حقيقت ۾ اهي عذاب ۽ اهي علامات آهن ٻين جي عبرت لاء پر جي ماڻهو عبرت وٺن. توهان اسان جي ملڪ جي صدرن تي رڳو کڻي غور ڪريو ۽ هنن منجهان هڪڙو به فرمانبردار ڪونه هو سڀ بي فرمان ها ۽ سڀئي الله تعاليٰ جي انتقام هيٺ ايندا آهن. بي فرماني جو نتيجو مگر اڄ تائين عبرت ڪنهن کي نٿي حاصل ٿي. ان کي ڪنهن نه ڪنهن اسباب عاديء جي مٿان حمل ڪري چون ٿا ته هو هونء ٿيو، هي هيئن ٿيو، فلاڻي سان هيئن ٿيو، فلاڻي سان هيئن ٿيو، هن ڪري ٿيو هو، هو هن ڪري ٿيو. باقي ائين نٿا سمجهن ته الله تعاليٰ ڪاوڙيل هو انهن کي اها ڳالهه سمجهه ۾ نٿي اچي لو يعلم الذين ڪفروا حين لا يڪفون عن وجوههم النار جيڪر ڪافر ڄاڻي وٺن ها جڏهن جو اهي نٿا روڪي سگهن پنهنجي چهرن تان باهه کي ڪاش جي انهي موقعي کي ڪافر ڄاڻن ها ته هڪڙو اهڙو موقعو ايندو جو باهه ڀڙڪا ڪندي هنن جي ٻوٿ ۾ اچي لڳندي ۽ وجه جو لفظ هتي ان ڪري ڳالهايو آهي جو وڌيڪ نازڪ ماڻهو ٻين مصيبتن کان منهن کي لڪائي وٺندو آهي، ٻانهون کڻي ان کي ڏيندو آهي. الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ان وقت ۾ منهن تي باهه ايندي مگر ٻانهون، ٻانهون انهن جون هٿن تي نه چڙهنديون، منهن تي نه اينديون جو منهن کي پنهنجي کي لڪائي وٺن، هي هٿ هنن جا اتي سڪي ويندا. ولا عن ظهورهم نه ڪي پنهنجي پٺيء تي جڏهن باهه پويان ايندن، ڀلا اڳيان به باهه، پويان به باهه، پاسن سان باهه، جاڏهن ڪاڏهن باهه، پوء ڇا ڪندا، ڇا ڪندا اهي؟ ولا هم ينصرون نه ڪي ڪا مدد پهچندي ۽ دنيا جي اندر.

نه ته تفصيلات ذهن ۾ ته ڪافي آهن گهڻا. بل تاتيهم بغتة پر اوچتو اچي ويندي اها گهڙي فتبهتهم پوء انهن کي بيهوش ڪري ڇڏيندي ڀوڪ بڻائي ڇڏيندي انهن کي فلا يستطيعون ردها پوء انهن کي هٽائي نه سگهندا ولا هم ينظرون نه ڪي انهن کي ڪا فرصت ملندي ته ڀلا موقعو ملي ته ڪجهه ان جو انتظام ڪجي دفاع جو الله فرمائي ٿو ڪا شيء نه ٿيندي حقيقت منڪشف انهيء وقت هن تي ٿيندي ته اسان جي هيء دنيا ۾ بي فڪري ۽ بي حسي جيڪا هئي دين جي پاسي کان اها ڪيتري قدر اسان جي لاء نقصانڪار ثابت ٿي ۽ الله تعاليٰ نبي سائين کي تسلي ٿو ڏئي فرمائي ٿو ان يتخذونڪ الا هزوا انهن توکي مسخري کڻي سمجهيو آهي لقد استهزئ برسل من قبلڪ اڳين رسولن کي به ائين مسخري ڪئي وئي هئي فحاق بالذين سخروا منهم پوء اٿلي پئي انهن شخصن تي، جن مسخري ڪئي انهن منجهان، ما ڪانوا به يستهزئون اها شيء جنهن کي هي استهزاء ڪندا ها، معنيٰ جنهن شيء سان هي مسخري ڪندا ها، ان جي سزا انهن کي اچي گهيرو ڪري ورتو ۽ اها کل الٽو هنن تي اٽلو هنن تي پئجي وئي، معنيٰ هاڻي اهي خود مستهزئ، استهزاء ڪيل، ٿي پيا.

قل من يڪلؤڪم بالليل، چئه نبي توهان جي ڪير سنڀال ڪندو آهي رات جو جڏهن توهان سمهي پوندا آهو ۽ ڪلاءت ڪير ڪندو آهي توهان جي ۽ سنڀال ان جي ڪير ڪندو آهي جيڪو توهان کي انهيء ننڊ ۾ حفاظت ڪري جو توهان جو ساهه پيو کڄي توهان کي ان ساهه ۾ جيڪي جسم کي نفعا ٿا ملن پيا ۽ ان هوا ۾ جيڪي ڪيميائي اجزا توهان جي وجود ۾ غذا طور ڀرجن ٿا اهي الله تعاليٰ تان کي پيو ٿو ڀري اها سنڀال ڪير ٿو ڪري ۽ اهڙي طرح جيت جڻيا نانگ بلائون ڪيتريون مصيبتون تڪليفون اهي تان جي حفاظت اهو ڪير ٿو ڪري الله تعالي کان سوا ٻيو چئين پڇين نبي ته ڪير آهي تان جي سنڀال ڪرڻ وارو قل من يڪلؤڪم بالليل والنهار ۽ ڏينهن جو ڏينهن جو به تان جيڪو گهمو اٿو ٿا ويهو ٿا هيڏي هوڏي من الرحمان الله کان سوا ٻين ڏي محتاج آهن، جيئرو ماڻهو هجي ته به ڪيترو ٻين ڏي محتاج آ؟ هي ته بت پٿر آ. معنيٰ ڪير آهي جيڪو توهان جي نگهباني ڪري رات ۾ ۽ ڏينهن ۾ الله کان يعني الله جي غصي کان، من الرحمان من غضب الرحمان ۽ من عذابه، توهان جي حفاظت الله جي غضب ۾ ۽ ڪير ٿو حفاظت ڪري؟ مطلب ته رب جي رحمت وري به واضح آهي، فوراً توهان تي عذاب نٿو نازل ٿئي. اهڙي رحمت واري، رحيم، حليم، ڪريم جي غصي کان ڊڄڻ گهرجي. انهي ڳالهه جو خيال رکڻ گهرجي. بل هم في بل عن ذڪر ربهم معرضون پر اهي رب جي ذڪر کان منهن موڙيندڙ آهن. الله جي ياد کان خود اهي پاسيرا آهن. جو رب کي کڻي رڳو ياد ڪن، چون ته بيشڪ اسان جو مالڪ الله آهي، دل ۾ رڳو الله جو اکر کڻي چون، ايترو به ڪونهي، انهي پنهنجي حفاظت جو احساس ڪونهي، الله جي نعمتن، عيش ۽ پرامن زندگي جو ڪو شڪريو ڪونهي، اهو ماڻهو سڄو ڏينهن سڄي رات گذاري ٿو، دنيا جي گردش ۾، مگر هڪڙو دفعو به رب جي پاسي ڏي نه ٿو منهن موڙي نه ڪي الله جي ڪنهن سان ڪا ڳالهه کڻي ٿو ڪري. حديث پاڪ ۾ اچي ٿو ته ڪارو تر ان جي قلب تي اچي ويندو آهي، جيڪڏهن ڪنهن مجلس ۾ الله جو نالو نه ورتو وڃي، مجلس وارا سڀئي اٿي وڃن، ترو هن جي قلب تي پيدا ٿيندو آهي. وري ٻيهر ڳالهه اهڙي نڪتي، ٻيهر مجلس ٿي، وري ان ۾ اچي ويٺا، وري ترو پيدا ٿيو. ائين تر تر پيدا ٿي ويندا، قلب سارو ڪارو ٿي ويندو. پوء ڪلا بل ران علي قلوبهم ما ڪانو يفعلون جيڪي ڪندا ها سڄي قلب تي رين پڻيو، رين آ ڪارائي اندر جيڪو نقطو نوراني آهي ان کي چئبو آهي حجر بحت شاهه صاحب جي اصطلاح ۾ اهو سارو ڪاري جو ڪارو ٿي ويندو اندر جيئن چنڊ کي گرهڻ وٺي ويندي آهي ۽ ڪارو ڏسڻ ۾ ايندو آهي اهو ڪارو ٿي پوندو نشاني هن جي ڪهڙي آهي ته هن جو قلب ڪارو آهي ان جي قلب ڪاري جي نشاني هي آهي ته جڏهن ويهندو ڪنهن ڪچهري ۾ ته پنهنجي گناهن کي ڊاڙ هڻي ڪمال طور بيان ڪندو سمجهو ته هن جو قلب ڪارو حيا ڪوني سمجهي الحياء شعبة من الايمان، حياء به ايمان جي شاخ آهي، جيڪڏهن ذرو به ايمان جو هجيس ها ته پنهنجي گناهه کي پاڻ ڪچهري ۾ بطور ڪمال بيان نه ڪري ها. اهو قلب آهي. پر جيڪڏهن ذرو به چمڪ هوندس، نور جي ذرڙي هوندس ته ان تي شرم ايندو، هروڀرو ڳالهه نه ڪندو. اها نشاني آهي قلب جي ڪاري هجڻ جي.

فرمايو ته بلا تصدأ القلوب دلين کي زنگ ايندو آهي غائب ٿينديون آهن پوء پڇيائون ته فما جلاها يا رسول الله الله جي رسول جو جلاء صفائي ڪيئن ٿيندي مانجي چمڪائجي ڪيئن قلب کي فرمايو ڪثرت تلاوت القرآن و ذڪر هاذم اللذات الموت قرآن کي گهڻو پڙهو موت کي ياد ڪريو پوء قلب صاف ٿيندو استغفار ماڻهو گناهن کان ڪري، قرآن پڙهي، موت کي ياد ڪري، قلب وري ساڳو اجري پوندو ۽ چمڪي پوندو. بل متعنا هؤلاء اسان انهن ماڻهن کي نفعو ڏنو آهي، هي پنهنجي زندگيء جي انهيء ظاهري نفعي ۾ خوش ٿي ويا آهن ۽ چون ٿا ته بس اسان کان الله راضي آهي ۽ انهن جي ابي ڏاڏي کي به اسان رکيو هو حتيٰ طال عليهم العمر عمريون ڊگهيون انهن جون گذريون آهن ڪو ٿورو وقت ته ڪونه گذريو آهي. رحمان جي ڪلاءت، رحمان جي حفاظت، الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اها، اسان جي عظمت ۽ بتن جي بيچارگي، بتن جي عاجزي، اهي ماڻهو ان کي نه سمجهي سگهيا. الله ٿو فرمائي ته ڳالهه اصل اها آ ته پشت به پشت اهي ماڻهو بي فڪريء جي زندگيء ۾ ۽ غفلت جي چڪر ۾ گذاريندا آيا آهن، انهن کي ڪوئي جهٽڪو عذاب الاهيء جو ڪونه لڳو آهي، تنهن تي اهي مغرور ٿي ويا آهن. غفلت جي نشي ۾ چور ٿي الله تعاليٰ جي پيغام ۽ پيغمبرن جي نصيحت کي قبول نٿا ڪن ۽ ان کان منهن ٿا موڙن اصل ڳالهه اها آهي ٻيو ڪجهه ناهي طال عليهم العمر هنن جون عمريون ائين وڌي ويون ڊگهيون ٿي ويون افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها من اطرافها ڇا نٿا ڏسن ته اسان چوڌاري انهن کي ڀيڙ ڏيندا ٿا اچون ۽ سوڙهو ڪندا ٿا اچون هنن کي اسان کٽائيندا ٿا اچون من اطرافها هن جي ڪنارن کي اڳي جيڪا هنن جي زمين هئي اها زمين وسيع هئي هاڻي ڪفر هنن جو گهٽجڻ لڳو آ ۽ اسلام وسيع ٿيڻ لڳو آ آهستي آهستي اها زمين ڪافرن تي تنگ ٿيندي ٿي وڃي ۽ انهن جي حڪومتون ۽ سرداريون وڃن ٿيون ٽٽنديون رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته کليل آثار ۽ نشان اهي قرائن هن ڳالهه تي دلالت ڪن ٿا ته آخر انجام انهن کي اڃا به پنهنجي نظر نٿو اچي ته ڇا ٿيندو؟ پيغمبر عليه السلام ۽ مسلمانن کي الله تعاليٰ غالب ڪري ڇڏيندو؟ هنن جي چشم عبرت بند ٿي وئي آهي، عقل هنن جو ڪم نٿو ڏي، قرائن ۽ حالات کان مستقبل جو اندازو نٿا ڪري سگهن اهي ڇا ٿيو آهي هنن کي جو پنهنجي گرد پيش کي نٿا ڏسن؟ ائين ٿيو، بدر جي لڙائي ٿي، هيڏانهن بنو قريظه، بني قينقاع، جا ماڻهو، انهن جون بستيون غيرآباد ڪري، ان کي تڙيو ويو، مسلمان اتي آباد ڪيا ويا، ائين آهستي آهستي ملڪ وسيع ٿيندو ويو، وري فتح مڪي ٿي، ان کان بعد ٻيون فتوحات ڪيترا، حنين جي فتح، پوء وري حضرت سيدنا ابوبڪر صديق جي زماني ۾ فتوحات، سيدنا عمر فاروق جي زماني ۾ عرب جي ڀٽن کان اسلام ٻاهر نڪري دنيا ۾ پکڙجڻ لڳو، سيدنا عثمان رضي الله تعالٰي عنه جو زمانو، اتي پوء اچي هيڏي. ترڪ جي پاسي ڏي، خراسان، سمرقند، بلخ، بخارا جي پاسي ڏي اسلام پکڙجي آيو. اهڙي طرح هيڏي هندستان ڏي به ائين ئي الله تعاليٰ اسلام کي آندو ٻي صديء جي اندر ڪشادو ٿي ويو اسلام جي دين ۾. افهم الغالبون، ڇا اهي زور پئجي ويا؟ قل انما انذرڪم بالوحي، نبي تون چئين ته اسان توهان کي آيات ڏئي، عذاب ڏئي ۽ مٿون ڪي پٿرن جا مينهن وسائي توهان کي ڊيڄاريون؟ نه!

جيئن ٻاڦ ٿوري جيڪا نڪري پوندي آهي انهي منجهون تکي ۽ هٿ ساڙي ڇڏيندي آهي. ليقولن يا ويلنا چوندا هاء حسرت هاء افسوس هو اقل شيء من العذاب جيڪڏهن هن کي اچي ويندي چوندا ته هاء حسرت انا ڪنا ظالمين واقعي اسان ظالم هياسون اهي جيڪي ٻوڙا ٿي ويا حق نه پيا ٻڌن انڌا ٿي ويا حق نه پيا ڏسن هاڻي جڏهن عذاب جو جهٽڪو انهن کي اچي ويندو پوء دانهن ڪندا نضع الموازين القسط اسان ترازو انصاف جا رکنداسين قيامت جي ڏينهن فلا تظلم نفس شيئا ڪنهن نفس تي ظلم نه ٿيندو وان ڪان مثقال حبة من خردل اتينا بها الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته ڪنهن جو نيڪ عمل يا ڪنهن جو برو عمل جيترو به رائي جي داڻي جيترو هوندو ته پيش ڪبو ڪنهن جي عمل کي زيان نه ڏبو اهو آهي رب تبارڪ و تعاليٰ جو حڪم ۽ فيصلو پر عمل مختلف آهن ڪنهن جا ڪهڙي قسم جا ڪنهن جي ڪهڙي قسم جا وزن اعمال جو رب تبارڪ و تعاليٰ انهن جو ڪيئن رکندو اهو به رب تعاليٰ ٿو ڄاڻي

ضياء ۽ نور هدايت روشني هن کي ڏني سين ذڪرا ۽ نصيحت به للمتقين جيڪي تقويٰ ڪندڙ پرهيزگار ماڻهو هئا انهن کي الله تعاليٰ فرمايو ته ۽ نور ڏنو سون هدايت ڏني سون هذا ذڪر مبارڪ اجهو هي قرآن مبارڪ آهي ذڪر آ ۽ ان کي اسان لاٿو آ افانتم له منڪرون هاڻي توهان ان جو انڪار ٿا ڪريو يعني قرآن پاڪ جو انڪار ڇو ٿا ڪريو اهو قرآن توهان جو ذڪر ڪري لاٿو آ نصيحت جو ڪتاب آهي جليل القدر عظيم النفع ڪثير الخير تورات کان به زياده روشن ۽ زياده فيصلا ڪندڙ جنهن ۾ الله تبارڪ و تعاليٰ ايڏو مضبوط ڪري موڪليو جو انڪار جي گنجائش ڪانهي ان جي ڪنهن آيت سان ڪنهن فيصلي سان ڪنهن پروگرام سان مقابلي جي قوت ڪانهي اهڙو رب تعاليٰ نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم تي قرآن پاڪ نازل ڪيو آهي ايڏي وڏي ڳالهه ان کان بعد حضرت ابراهيم عليه السلام جي متعلق

مٿي آخرت جي متعلق ۽ آخري نتيجي جي متعلق الله تعاليٰ بيان فرمائي ۽ فرمائين ته هي قرآن پاڪ ڪثير الخير والبرڪت

رب تعاليٰ سڀني کي فرمائي ٿو ته توهان ايڏي قرآن پاڪ جو انڪار ٿا ڪريو حالانڪه توهان ڄاڻو به ٿا ته اهو معجز آ عاجز بڻائيندڙ آ ٻين کي مقابلي کان هن سان ڪوئي به سامهون نٿي نٿو اچي سگهي جو اهڙو مضمون انهيء مثال تي ڪو بيان ڪري سگهي جيڪر الله کان سواء ڪنهن ٻئي پاسي کان هجي ها

پوء جڏهن اسان انهيء، ابراهيم عليه السلام، جي دين حنيفيء کي هن وقت ۾ ٻيهر اڀاريو اٿاريو آهي، بجاء مدد ڪرڻ جي توهان مخالفت ڪئي. ڏسو حضرت ابراهيم عليه السلام ڪيڏو ڪم ڪيو. انهن بتن جي مخالفت ڪيائين. پنهنجي عزيزن رشتيدارن کي الله جو دين ٻڌايائين سمجهايائين ۽ هن خود بتن کي ڀڳو. ۽ پنهنجي مائٽن سان مناظرا ڪيائين، آيا اهو ابراهيم عليه السلام حق تي هيو يا نه؟ اها هڪ حجت قائم ٿي سگهي انهن تي. اها ڳالهه ته ظاهر آهي بلڪل. حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جو طور طريقو بعينه ابراهيم عليه السلام جو هو. پاڻ فرمايو اٿن ته وصاحبڪم اشبه بابراهيم توهان جو صاحب وڌيڪ مشابه آهي ابراهيم عليه السلام سان. شڪل ۾، صورت ۾، ڪردار ۾، تبليغ ۾، عزيزن ۽ رشتيدارن جيڪو ابراهيم عليه السلام سان مقابلو معاملو رکيو انهيء ۾ هر ڳالهه ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن ابراهيم عليه السلام سان مشابهه آهن ۽ ابراهيم عليه السلام بتن جي مخالفت ڪئي وقت جي بادشاهه جي حڪم کي هن نه مڃيو پوء هن کي تڪليفون پهچايون ويون ۽ تهان انهي ابراهيم عليه السلام جي اولاد آهيو ۽ انهيء ابراهيم عليه السلام کي توهان حق تي ٿا سمجهو. نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم جي مقابلي ۾ مخالفت ۾ ڇو ٿا اچو؟ تڏهن انهيء ڳالهه کي موٽائيندي. افانتم له منڪرون کان بعد رب تعاليٰ ابراهيم عليه السلام جو بيان آندو. ان جو انتهائي پيوند آهي مٿين مضمون سان. ولقد آتينا ابراهيم رشده اسان ابراهيم عليه السلام کي ڏنيسي نيڪ راهه، رشد، سڌو رستو، عقل جو ڪمال، هن کي عنايت ڪيوسون، اصلاح جو طريقو هن کي ڏسيوسون. هڪڙو رشد هوندو آهي، ٻيو ارشاد هوندو آهي. رشد آهي پنهنجي هدايت، ارشاد آهي ٻين کي رستو ڏسڻ. ابراهيم عليه السلام کي اسان نيڪ رستو ڏنوسي، هدايت ڏنيسون، عقل جو ڪمال ڏنوسون، استعداد ۽ اهليت اعليٰ درجي جي اها هن کي عطا ٿي. من قبل قبل جو مطلب آهي من قبل النبوت نبوت کان اڳ ۾ معنيٰ موسيٰ عليه السلام هارون عليه السلام اهي به نبي ٿي گذريا آهن ان کان اڳ ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام صاحب رشد جو صاحب علم جو صاحب هدايت جو هو. اهي سڀ پوء ٿيا آهن. اهي نبي ان جي اولاد منجهان آهن. وڪنا به عالمين ۽ اسان ان کي ڄاڻندا هئاسين. اسان ان جي خبر رکندا هئاسين.

عاڪفون يعني مقبلون علي عبادتها ان جي عبادت تي اقبال ڪيو متوجه بڻيا ويٺا آهيو آخر توهان کي ڪهڙي ضرورت پئي آهي حضرت ابراهيم عليه السلام انهن کي چيو ته پنهنجا هٿ جا تراشيل بت انهن کي ڪيئن خدا بنايو آهي قالو وجدنا آباءنا لها عابدين چيو اسان لڌو آهي پنهنجي ابي ڏاڏي کي انهن بتن جو پوڄاري ڪري اهي اسان ڏٺا ها اهڙي طرح بت ٺاهي پوء انهن جي پوڄا ڪندا هئا

اها عقلمندي آ بابا اسان اڳي پنهنجي ابي ڏاڏي کي ڏٺو تنهن ڪري ڪريون ٿا. ڪنهن جو جيڪڏهن پيء يا ڏاڏو ڪو غلط هجي، بي سمجهه هجي، گمراهه هجي، پوء جيڪڏهن ڪا راهه رسم اهڙي جاري ڪري وڃي ته ان تي غور ڪرڻ ئي بس، فڪر ئي بس. ابي ڏاڏي جي معنيٰ اها آهي ته هي ان جي خاندان ۽ نسل جو آ. آيا اهي جي هجن ته ادب ڪجي خدمت ڪجي پر جيڪڏهن ڪا راهه رسم غلط ڇڏي وڃن ته انهن جي پيروي ڪرڻ به ڪا ادب ۾ داخل آ ڇا؟ يا انهن جي خدمت ۾ داخل آ. قال لقد ڪنتم انتم وآباؤڪم في ضلال مبين قالو اجئتنا بالحق ايڏو وڏو آواز وڏي ڳالهه هن جي ذهن جي برخلاف ايڏي چئلينج ٻڌي انهن کي عبرت وٺي وئي چيائون اجئتنا بالحق ڇا تو آندو آ اسان وٽ انهيء حق کي

حضرت ابراهيم عليه السلام جو گفتگو پنهنجي عقيدي جي تمام خلاف ۽ تمام سخت سمجهي مضطرب ٿيا ۽ ائين چوڻ لڳا ته ڀلا اهڙي ڳالهه ڪو ماڻهو خوش طبعي ۾ ڪري ته ٺهيو اها خود هنن جي ڪمزوري آهي انتهائي ڪمزوري آهي عقائد کي خوش طبعي ۽ ڀوڳ سان بيان ٿورو ڪبو آهي اتي ئي انهن جو سمجه ۾ اچي ٿو ته ڪو نظريو ڪونه جيڪڏهن اهو چئي ته هائو، مان ڀوڳ چرچو ڪيو آهي ته پوء بس، رڳو ان کي ايترو چئبو ته اڳتي ڀوڳ نه ڪجانء. اها به ڪا ڳالهه آهي؟ دين ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو خوش طبعي ڪري ٿو ته اها خوش طبعي ڪٿي آهي جائز؟ ان جي مٿان تعزيرات آهن، سزائون آهن. خوش طبعي ۾ جيڪڏهن ڪو حقارت جهڙو اکر ڳالهائي ٿو ته ان کي تعزير ايندو. اسلام جو تقدس ايتري قدر محفوظ ٿو رکي اقدار کي ۽ ڳالهين کي قال بل ربڪم رب السماوات والارض چيائين ته نه توهان جو رب اهو ئي آهي جيڪو آسمانن زمينن جو رب آهي الذي فطرهن جنهن انهن سڀني کي پيدا ڪيو آهي آسمان زمين کي جنهن پيدا ڪيو فطرهن معنيٰ خلق السماوات والارض وانا علي ذلکم من الشاهدين مان ان جي مٿان قائل آهيان شاهد آهيان معنيٰ مان انهي ڳالهه جو قائل آهيان ته آسمانن زمينن جو پيدا ڪندڙ هڪڙو رب آهي ۽ مان انهي ڳالهه کي محقق آهيان تحقيق ڪندڙ برهان انهي جي صحت تي گذاريندڙ آهيان نه صرف ايتري ڳالهه تالله لاڪيدن اصنامڪم بعد ان تولوا مدبرين قسم آهي الله جو! ضرور ضرور حيلو ڪندس مون توهان جي بتن سان هن کان پوء جو توهان ويندؤ پٺي ڏئي. هتان جڏهن توهان اٿي ويندؤ پٺي ڏئي ته مان انهن سان هڪڙو خاصو حيلو ڪندس پر توهان ڏسو هن وقت سڀئي ويٺا آهيو اجتماعي حالت ۾ ميڙ ڪيو ڪي سجدن ۾ ڪي ڪيئن

جو هن جو تصور به نه پيو ٿئي، نه ڪو ذهن ۾ اها ڳالهه اچي پئي ته ڪو هنن سان ڪجهه ٿي به سگهندو، ڇو ته هي ته انهن کي سڀ ڪجهه سمجهن پيا نه ۽ نفعي نقصان جو مالڪ به ڄاڻن پيا نه. عبادت ڪن پيا، پوء سمجهن پيا ته هاڻي هي ڇا ڪندو هنن کي؟ فجعلهم جذاذا اهڙو موقعو ڏٺائين، اهي ڪو هليا ويا ها ڪنهن عبادت جي خيال سان ڪو ڪنهن اهڙي ڏڻ وار تي ڪو جشن هو انهن جو يا ڪا اهڙي ڳالهه جنهن ۾ وقت خالي هيو هن انهن کي کڻي ٽڪرا ٽڪرا ڪيو الا ڪبيرا لهم مگر جيڪو وڏو هو ان وڏي کي ڇڏي ڏنو معنيٰ هن عظيم جيڪو آلهه جو هو هن کي ڦٽي ڪيائين لعلهم اليه يرجعون ته مانَ هي ان ڏانهن رجوع ڪن ۽ ان سان ڪجهه ڳالهائن ۽ پڇن ته هنن سان ڇا حال ٿيو؟ پوء اهو جو هنن کي جواب نه ڏيندو، ايڏو ظلم اکين سان بيٺو ڏسي، ۽ نه انهيء نقصان ڪندڙ کي ڪجهه ڪيائين، نه وري هاڻي اسان جي ٻڌائڻ تي ٻڌائي ٿو. جيڪڏهن عقل ٿس ته پوء انهن سان ٻڌل چئبو. ۽ جيڪڏهن بيڪار آ ته پوء سڀئي بيڪار آ، هي به بيڪار آ. اهو هنن جي ذهنن تي اڻ سڌيء طرح سان هڪڙو تبليغي ڇاپو لڳي ويو.

ڪري سگهيو آهي ۽ انهن کي ڀڃي ٽڪرا ڪري هليو ويو آهي ڪو بي انصاف چئبو. قالوا، ڪن اهي اکر ڳالهايا جن کي ٿوري خبر هئي يا ڪي اکر ٻڌا هئا، انهن چيو سمعنا فتيً، ٻڌو هوسين انهيء جوان کان، يذڪرهم، جو اهو مڙئي انهن جي متعلق پيو ڳالهه ڪري، يقال له ابراهيم جنهن کي ابراهيم چيو ويندو آهي. حضور انور صلّي اللّٰه عليه وسلّم جن جو جيڪو معاملو هيو سو بتن جي خلاف به انهي انهيء طرح هيو ۽ اهي به پهرين ته انهي ڳالهه کي اعتماد ۾ ڪونه آڻيندا ها ته ڪو اسان جي معبودن جي ايتري برائي بيان ٿو ڪري جيئن حضرت ابراهيم عليه السلام بتن جي برائي بيان ڪندو هو ۽ جهڙيء طرح ابراهيم عليه السلام انهن کي ڪمزور ۽ بيڪار چيو، نبي سائين جن به انهن کي ڪمزور ۽ بيڪار چيو. جيئن حضرت ابراهيم عليه السلام سان انهي ڪردار کان بعد هنن دشمني ڪئي پر نبي اڪرم صلي الله وسلم جن ڪو انهن جا ايئن حالي بت ڀڳا ڪونه ها نه ڪو ڪا اهڙي ضرورت هئي. پوء هلي ڪعبت الله کي صاف ڪيون جنهن وقت ته انهن کي ايئن بت ڀڳئون جيئن ابراهيم عليه السلام بت ڀڳا ها ۽ ان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڪڍي اڇلائي ڦٽي ڪيون. ۽ اهو وقت هيو قوت جو ۽ اهو وقت هيو صفائيء جو ۽ ڪاميابي جو ابراهيم عليه السلام حالي انهن کي مت ڏيڻ جي لاء اهو ڪم ڪري ڦٽي ڪيو قالوا فاتوا به علي اعين الناس چيو ته وٺي اچو هن کي ماڻهن جي روبرو علي اعين الناس معنيٰ ماڻهن جي روبرو هر ڪو ڏسيس اسان به پڇوس توهان به پڇوس بيان هن کان وٺو

ان ڪانوا ينطقون، جيڪڏهن اهي ڳالهائن ٿا، پڇو انهيء کان نه ٿو فرمائي، پڇو انهن ڀڳلن کان، هم جو ضمير آ. ڪيو آهي انهن جي وڏي قوم جو وڏو توريو ان کي چئبو آ. لفظ اهڙو جنهن جي معنيٰ ٻن قسمن تي مائل ٿي سگهي، هڪڙو آساني سان جلد ۽ ٻيو غور سان. ٻه معنائون نڪرن. حضرت ابراهيم عليه السلام انهن کي چيو، بل جي معنيٰ آهي اونهون. اهو اعتراض جي طور تي هوندو آهي. اونهون جي معنيٰ به ائين ئي هوندي آهي. هائو به نه به. ۽ ان کان بعد ان ڪردار جو اقرار ته ڪيو آهي انهن جي وڏي، ان قوم جو وڏو، نبي پنهنجي قوم جو وڏو هوندو آهي، جيڪو انهن جي ڪردار تي

انهيء کان پڇو جو مطلب ته اهو ته پڇيون هن کان جي اها مراد پنهنجي وٺجي ته ۽ هن کان ته پڇن ڪونه پيا تنهن ڪري اهو لفظ نه ڳالهايون بتن جو وڏو بت هو هنن جو وڏو ابراهيم عليه السلام هو جيڪڏهن اتي ابراهيم عليه السلام ائين فرمائي ها ته انهيء کان پڇو ته پوء معنيٰ اها ٿئي ها ته جيڪو وڏو آهي انهن جو انهيء کان پڇو. پوء ان جي معنيٰ هو ٻه، وڏو انهن جو ابراهيم عليه السلام، وڏو انهن جو بت. سو ابراهيم عليه السلام کان ته پڇن پيا نه، پوء ڪيئن چئي ته انهيء وڏي کان پڇو. ته پوء صاف صريح اهو ٿئي ها ته انهيء وڏي کان پڇو، يعني بت کان پڇو. تنهنڪري اهو جملو ئي ٽوڙي ڇڏيو. فرمائي ته خود انهن کان پڇو جيڪي ڀڄي ٽڪرا ٽڪرا ٿي تباهه ٿيا پيا آهن نه. اهي الله آهن نه. الله ٽڪرا ٽڪرا ٿئي ته به خدا جي سڄو هجي ته به خدا. ان جي ڀڃڻ کان انهن کي نقصان ٿورو ئي ڪيو، اصل مقصد هي هو. اهو انهن جي مٿان هڪڙو استهزاء هو، اهانت هئي ته جيڪڏهن الله هئا ته پوء ٽڪر ٽڪر ٿيل به ته اهو ئي ساڳيو آهي نه. يعني سڄي هجڻ جي ڪري جيڪڏهن انهن ۾ قوت آهي، برڪت آهي ته پوء اهو ڇا آهي؟ اها ته توهان جي بي سمجهي آهي. تنهن جي معنيٰ ته ٻيو هن کي جڏهن نقصان پهچائي، هن کي ماري تباهه ڪري ته پوء بيڪار ٿي پئي. خدا ڪو مرندو به آهي، ٽڪرا به ٿيندو آهي، تباهه به ٿيندو آهي ڇا؟ اهو الزام هو زبردست انهن تي.

سمجهڻ ۾ اچي ٿي ته بيڪار آهي اها. بتن جي پوڄڻ منجهان ڇا حاصل ٿيو؟ انتم ظالمون جو مطلب اهو آهي جڏهن انهن جي مٿان ايڏو ظلم ٿيو آهي ته پوء هو ٻڌائن به ته ڪونه ٿا. نه ڪو انهن جو وڏو جيڪو بت آهي، اهوئي ڪو اسان کي ٻڌائي ٿو. سالم بڻي بيٺو آهي. هڪ معنيٰ. ٻي معنيٰ ته ابراهيم جڏهن توهان کي ڌمڪي ڏني هئي ته توهان بي پرواهي ڪري بت کي، بت خاني کي توهان کليل ڇڏي ويؤ، نه ڪو معبودن جي حفاظت تي ڪو ويهاريو، نه ڪي انهن جو ڪو چوڪيدار ڪو بيهاريو، ائين توهان ڦٽي ڪيئن هليا ويا، توهان پاڻ ظالم آهيو، نقصان پنهنجو پاڻ.